SBS Lao ແຊເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook ຈັກວ່າເປັນແນວໃດ ປາກົດວ່າໃນເວລານີ້ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Johnson and Johnson ທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາມອບໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຜ່ານ COVAX ວ່າ ໄປຮອດໄປເຖິງພື້ນແຜ່ນດິນລາວແລ້ວ ໃນວາງວັນທີ 16 ກໍລະກະດາ 2021 ຄືບໍ່ແມ່ນວັນທີ 15 ກໍລະກະດາ 2021 ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເພື່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວ າງວັນທີ 16 ກໍລະກະດາ 2021 ນີ້ເນາະ ຢູ່ສະໜາມບິນນານາຊາດວັດໄຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖ້ຽວບິນພິເສດ ກະໄດ້ນຳວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງ Johnson and Johnson ຈຳນວນ 1,080,000 ໂດສ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ໃຫ້ແກ່ລາວ ຜ່ານໂຄງການ COVAX ໂດຍທ່ານ ປີເຕີ ເຮມອນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ພ້ອມຜູ້ແທນອົງການອະນາໄມໂລກ ອົງການ UNICEF ປະຈຳປະເທດລາວ ກະໄດ້ທຳພິທີສົ່ງ ມອບ ທາງສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໂດຍມີທ່ານ ບຸນແຝງ ພູມະໄລລຸນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ້ຮັບມອບເນາະ ສຳລັບວັກຊີນ Johnson and Johnson ລັອດນີ້ເນາະ ທາງສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກະໄດ້ວາງແຜນໄວ້ວ່າທີ່ສັກໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ບຸກຄົນກຸ່ມສ່ຽງທີ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ ລວມເຖິງແພດພະຍາບານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສາທາລະນະສຸກທີ່ເປັນດ່ານໜ້າ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ນະ ຢາວັກຊີນ Johnson and Johnson ທີ່ອາເມລິກາບໍລິຈາກ ຫຼືວ່າມອບໃຫ້ໂດຍຟຣີໆ ຜ່ານສະຫະປະຊາຊາດ COVAX ນີ້ ກໍວ່າໄປຮອດໄປເຖິງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະ ຊາຊົນລາວ ໃນວັນທີ 16 ຂອງເດືອນນີ້ ຄືວ່າງໜຶ່ງນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະໄປຮອດໄປເຖິງແລ້ວກໍຕາມນີ້ ທາງການສາທາລະນະສຸກລາວ ເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ເພິ່ນຊິສັກກັນໃນມື້ໃດ ຫຼືວ່າຊິຈຳໜ່າຍໄປຕ່າງແຂ ວງນີ້ໃນເມື່ອໃດ ໄດ້ບອກໃຫ້ຊາບບໍ່ ອັນນີ້ ມື້ ມື້ທີ່ຊິເລີ່ມສັກອີ່ຫຼີຫັ້ນ ກະຍັງບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໄດ້ຮູ້ເນາະ ແຕ່ວ່າ ຫຼັງໄດ້ຮັບ ອາ 16 ກໍລະກະດາແລ້ວນີ້ ກະຊິມີການກວດສອບໄລຍະໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກະຊິມີກາ ນນຳສົ່ງຍັງແຂວງຕ່າງໆ ໃນ ໃນທັງໝົດຂອງລາວເນາະ ແລ້ວກະມື້ເລີ່ມຕົ້ນສັກນີ້ ກະຍັງ ຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຊິເລີ່ມສັກມື້ໃດເນາະ ເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ວ່າສຳຄັນນີ້ ກໍບໍ່ວ່າໃນປະເທດໃດກໍຕາມນີ້ ໂດຍສະເພາະໃນ ປະເທດທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງກ້າວໜ້າແລ້ວນີ້ ຢາວັກຊີນທຸກຊະນິດນີ້ ແມ່ນວ່າມັນມີຂໍ້ມູນຫຼາຍແທ້ໆ ໃຫ້ຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ຮຽນຊາບ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າວ່າຊັ້ນເຖາະ ໂດຍສະເພາະອາໄສອອນລ າຍ ຫຼືວ່າອິນເຕີເນັດ ເປັນການຄົ້ນຫາເບິ່ງ ແຕ່ວ່າໃນລາວນີ້ ມັນ ມັນ ມັນອາດຈະຂາດເຂີນຄອມພິວເຕີໃຫຍ່ຕິດຕັ້ງໂຕະ ນອກຈາກທີ່ວ່າໃຊ້ມືຖືຄົ້ນຊອກຫາຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກໍເປັນການຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລ້ວກະແນ່ ນອນລະ ຄົນໃນລາວ ຢູ່ບ້ານນອກບ້ານນາ ໄກຈາກບ້ານເມືອງທີ່ຈະເລີນແລ້ວນີ້ ກະມີຫຼາຍແທ້ໆ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຖາມທ່ານໄດ້ວ່າ ທ່ານຊາບບໍ່ວ່າ ຫຼືວ່າເຫັນບໍ່ວ່າ ຫຼືວ່າຮູ້ວ່າເຫັນການໂຄສະນາການ ຂອງທາງກາ ນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະຊາຊົນລາວວ່າ ຢາວັກຊີນ Johnson and Johnson ນີ້ນະ ມັນດີປານໃດ ມັນຄັກປານໃດ ມັນເກັ່ງປານໃດ ມັນມີຜົນຂ້າງຄຽງປານໃດ ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງມັນນັ້ນ ຮ້າຍແຮງປານໃດ ໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ໃຫ້ປວງຊົນໃນລາວຮູ້ຫຼືບໍ່ເນາະ ດູເດົາໄດ້ວ່າການ ມີການຊີ້ແຈງເນາະ ເພາະວ່າ ນອກຈາກພວກສື່ທາງອອນລາຍ ທີ່ຄົນຢູ່ໃນເມືອງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ລັບ ຮັບຮູ້ຜ່ານ ຜ່ານພວກລາຍ ພວກຂ່າວສານຕ່າງໆ ທ າງໂທລະທັດ ທາງວິທະຍຸ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຕ່າງໆ ສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິລັບ ຮັບການສື່ສານຜ່ານທາງ ທາງວິທະຍຸເປັນ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເນາະ ເລື່ອງຂອງວັກຊີນແຕ່ລະໂຕທີ່ ທີ່ທາງການລາວໄ ດ້ແຈ້ງ ໄດ້ບອກກ່າວຍັງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນນະ ກໍສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິບອກວ່າ ເທົ່າທີ່ໄດ້ຍິນເນາະ ຈາກທາງວິທະຍຸແດ່ ອີ່ຫຍັງນີ້ລະເນາະ ກະບອກວ່າວັກຊີນ ທຸກວັກຊີນນີ້ ມັນກະ ມັນກະດີທັງເໝິດລະ ແຕ່ຂໍໃຫ້ພີ່ນ້ອງປ ະຊາຊົນບໍ່ຕ້ອງເລືອກ ລະກະຖ້າໄດ້ລັບວັກຊີນຍີ່ຫໍ້ໃດ ກະໃຫ້ ມີການແຈ້ງໃຫ້ລັບວັກຊີນຍີ່ຫໍ້ໃດກະ ກະໃຫ້ມາຮັບຕາມ ຕາມວັນເວລາ ເພາະວ່າຊິເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການທີ່ຈະປ້ອງກັນໂຄວິດ ບໍ່ໃຫ້ລະບາດ ຫຼືວ່ າບໍ່ໃຫ້ກະຈາຍຫຼາຍ ຫຼາຍໄປກວ່ານີ້ເນາະ ອື ຄັນສະຫຼຸບແລ້ວ ກໍແປວ່າເພິ່ນໂຄສະນາ ຫຼືວ່າບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຢາວັກຊີນທຸກຢ່າງທຸກຊະນິດນີ້ດີໝົດ ຂໍໃຫ້ມາສັກ ເພື່ອເປັນການສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແຕ່ ແຕ່ ແ ຕ່ວ່າ ໃນເວລາທີ່ຜ່ານມານີ້ ມັນມີກໍລະນີໜຶ່ງຢ່າງຕ່ຳ ທີ່ວ່າດັງກັນຢູ່ໃນລາວ ແລະ ມີກໍລະນີໜຶ່ງ ຕາມມາຄືກໍລະນີທີສອງ ກໍອອກ YouTube ກັນຕ່າງໆ ສັກຢາວັກຊີນ ລະກະຕາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດນີ້ ມັນ ຢາວັກຊີ ນນີ້ ໃຜກໍຮູ້ໃດວ່າມັນບໍ່ປອດໄພ ມັນກະມີຄວາມສ່ຽງຄືກັນ ຍົກຕົວຢ່າງ AstraZeneca ນີ້ເນາະ ສັກໃຫ້ກໍ ບາງຄົນຈຳພວກນີ້ກະເປັນລອງຕອງຕອຍ ຫຼືວ່າ ເປັນເລືອດກ້າມໃນສະໝອງຕາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ຢາ Johnson and Johnson ນີ້ກໍມີການເວົ້າວ່າ ຕ່າງໆ ສັກນີ້ ບາງຄົນກໍເປັນມະລອງຕອງຕອຍ ລະກະເປັນເລືອດກ້າມໃນສະໝອງຕາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນລາວນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຄົ້ນເບິ່ງແລ້ວ ຄົ້ນແລ້ວຄົ້ນອີກ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ມາຊີ້ແຈງອະທິບາຍວ່າ ຢາວັກຊອກວັກ ຊີນແນວນັ້ນນີ້ ສັກຕາຍຈັ່ງຊີ້ ລະກະ Sinopharm ທີ່ວ່າສັກກັນຢູ່ໃນລາວຫຼາຍນີ້ ກໍຕາຍຄືກັນຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນຄືບໍ່ເຫັນເວົ້າໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮູ້ແດ່ ຄັນວ່າຕາຍກໍຕາຍໂດຍຄວາມເຕັມໃຈນີ້ນະ ອັນ ອັນນີ້ນີ້ ແມ່ນ ແມ່ນວ່າຂ່າວ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງຢ່າງຊັດເຈນແນ່ແທ້ໃຫ້ຄົນຮູ້ແມ່ນບໍ່ ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງຜົນ ຜົນຂ້າງຄຽງ ຫຼືວ່າຜົນທີ່ເກີດຈາກການສັກວັກຊີນ ກະທາງການກະມີການບອກກ່າວຢູ່ເນາະ ວ່າມັນມີຜົນຂ້າງຄຽງ ລະກະມັນມີ ໂອກາດ ເລື່ອງຂອງ ອາ ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ລຸນແລງ ແຕ່ວ່າມັນເປັນ ຖ້າຄິດເປັນຈຳນວນ ມັນກະ ກະໜ້ອຍເປີເຊັນເນາະ ໜ້ອຍເປີເຊັນ

ໜຶ່ງຈາກລ້ານຫັ້ນນະ ແມ່ນເຮົາຊ້ຳນີ້ກໍອາດຈະເປັນໄດ້ຈັ່ງຊີ້ ມັນມັນມັນຢ້ານຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນລາວນີ້ ເພິ່ນເພິ່ນເພິ່ນ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ກະຈ່າງແຈ້ງໃຫ້ຄົນຮູ້ວ່າສັກແລ້ວຕາຍ ມີແຕ່ເວົ້າວ່າມີຜົນຂ້າງຄຽງຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນມັນມັນ ມັນກະປະຊາຊົນ ມັນກະບໍ່ຮູ້ ມັນກະລຽນແຖວໄປສັກຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າຄັນຮູ້ນີ້ກໍອາດຈະບໍ່ໄປສັກ ດັ່ງປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຂໍ້ມູນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ດີກໍບອກ ບໍ່ດີກໍບອກ ຕາຍກໍບອກ ຜົນສຸດທ້າຍເ ປັນແນວໃດ ຢາ AstraZeneca ນີ້ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄປສັກ ດຽວນີ້ນີ້ຄາຢູ່ໃນກຸດັງບັກຫຼາຍໆ ແລະກໍສິໝົດກຳນົດ ເມື່ອລັດຖະບານເຫັນຈັ່ງຊີ້ ກໍຟ້າວໄປກົດໄປດັນໃຫ້ Pfizer ສົ່ງຢາທີ່ວ່າສັ່ງຊື້ແຕ່ດົນນານແລ້ວ ໃຫ້ປະເທດ Australia ຮີບດ່ວນ ກໍເ ລີຍວ່າ ຢາຫັ້ນສິມາເດືອນຕຸລານີ້ບັກຫຼາຍໆລະ ລະມາກ່ອນນັ້ນກໍມີ ດຽວນີ້ກໍມາແລ້ວຫັ້ນຊີ້ນະ ແລ້ວຢູ່ໃນໄທໃນລາວນີ້ ມັນມັນ ໂດຍສະເພາະໃນລາວນີ້ ມັນມັນບໍ່ມີການໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ສັກແລ້ວເປັນຈັ່ ງໃດ ຕາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າໃນປະເທດໄທນີ້ ມັນກໍມີຂ່າວ ມີຂ່າວອອກຢູ່ YouTube ບໍ ຢູ່ໃນຂ່າວປະຈຳວັນຈັ່ງຊີ້ ກໍຖ່າຍທອດຢູ່ ອັນຄົນສັກແລ້ວຕາຍຫັ້ນນະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ ຂ່າວຂ່າວຢູ່ໃນລາວຫັ້ນ ເພິ່ນໄດ້ລາຍງານໃ ຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ຄົນຢູ່ໃນລາວຫັ້ນ ມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບການໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ອັນນີ້ເນາະ ເລື່ອງຂອງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ ຂອງປະຊາຊົນນີ້ ຄ່ອນຂ້າງທີ່ສິອອກ ອອກມາໜ້ອຍເນາະ ແຕ່ວ່າ ຕອນນີ້ເນຍ ໝາຍເຖິງວ່າ ຍີ່ຫໍ້ ຍີ່ຫໍ້ໃດທີ່ເຂົ້າໄປໃນທາງລາວ ກະສ່ວນໃຫຍ່ປະຊາຊົນກໍຈະເຕັມໃຈທີ່ສັກເນາະ ເພາະວ່າເລື່ອງຂອງຄວາມຮຸນແຮງຂອງໂຄວິດ 19 ຕອນນີ້ ມັນມັນເລີ່ມແຮງ ໂດຍສະເພາະປະເ ທດຂ້າງຄຽງຂອງລາວເນຍ ແລ້ວກະຄົນທີ່ຢູ່ປະເທດຂ້າງຄຽງ ໂດຍສະເພາະປະເທດໄທເນຍ ເປັນກັນຫຼາຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຄົນນີ້ມັນມັນຢ້ານ ຢ້ານ ຢ້ານຫຼາຍກວ່າ ອ່າ ທັນວ່າ ຖ້າຍີ່ຫໍ້ໄຟເຊີ ຫຼືຍີ່ຫໍ້ໃດກໍແລ້ວແຕ່ທີ່ວ່ າມັນ ນັ້ນນະ ມັນ ມັນດີຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັນກໍອາດສິໃຊ້ເວລາດົນ ອາດສິບໍ່ທັນການຈັ່ງຊີ້ ກະສ່ວນໃຫຍ່ກໍສິມີການໄປແຍ່ງກັນ ກັນສັກວັກຊີນ ຈັ່ງທີ່ເປັນ ເປັນຂ່າວມາຢູ່ທາງ ທາງຫຼວງພະບາງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນມື້ກີ້ນີ້ ທ່ານ ເວົ້າວ່າຈັ່ງໃດກໍ ກະຈຳບໍ່ໄດ້ວ່າ ທ່ານເວົ້າວ່າ ຄົນນີ້ມັນບໍ່ອອກມາຊີ້ ອັນໝາຍເຖິງວ່າ ບໍ່ອອກມາໃຫ້ຄວາມເຫັນ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກໍຄືຄວາມເຫັນຂອງປະຊາຊົນນີ້ ຄ່ອນ ຄ່ອນຂ້າງໜ້ອຍເນາະ ພຽງແຕ່ວ່າ ທາງ ທາງກ ານນີ້ແຈ້ງວ່າ ເມື່ອມີວັກຊີນຕົວໃດມານີ້ ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນກຸ່ມໃດ ໃຫ້ໄປຮັບວັກຊີນ ໃຫ້ໄປຮັບ ປີ້ ວັກ ປີ້ຫຼືຕົ໋ວ ແລ້ວກະແລ້ວແຕ່ນີ້ເນາະ ກະສິໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນນີ້ ໄປຖ້າ ຫຼືວ່າໄປລໍ ຫຼືວ່າໄປເຂົ້າຄິ ວນີ້ ຄືຈັ່ງຢູ່ຫຼວງພະບາງ ທີ່ເປັນຂ່າວ ທີ່ໄດ້ຍິນກັນນີ້ເນາະ